ອັນນ່າ ມີ ອ່າ ມີເຈີດກຸ່ມໜຶ່ງຢູ່ ອັນນ່າ ຢູ່ເມືອງນ້ອຍໆ ຊື່ວ່າ Farmington, Illinois ອັນນ່າ ເພິ່ນເປັນສະປອນເຊີມາຢູ່ຫັ້ນ ແຕ່ວ່າໄປຢູ່ຫັ້ນ ຢູ່ຫັ້ນບໍ່ໄດ້ດົນ ເພາະວ່າມັນກະເປັນບ້ານນອກ ເປັນຟາມ ລະ ເຖິງວ່າຄອບຄົວຂອງນ້ອງມາ ມາ ມາແຕ່ປະເທດນ້ອຍໆ ແຕ່ເຮົາກະເຄີຍຢູ່ເມືອງໃຫຍ່ເນາະ ບາດນີ້ໄປຢູ່ຟາມ ພໍ່ແມ່ ປະເທດຊັ້ນ ໂອ້ ຄືຊິບໍ່ ບໍ່ໄຫວແລ້ວ ຄືຊິຕັ້ງຄອບຄົວບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ເຄີຍຢູ່ ອັນນ່າ ແບບ farming ອັນນ່າ ບໍ່ເຄີຍຢູ່ຈັ່ງຊັ້ນ ລະເພິ່ນກ ະເລີຍຍ້າຍຈາກ Farmington ລະກະເລີຍຍ້າຍໄປຢູ່ Rockford Illinois